ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງ SBS Radio ຮູ້ບໍ່ວ່າເສດຖະກິດອົສຕຣາລີກຳລັງເດີນຊ້າຢູ່ໃນເວລານີ້ ຈົ່ງຟັງເລື່ອງລາວຫຼາຍຕື່ມເປັນພາສາຂອງທ່ານເອງ ໂດຍເຂົ້າເບິ່ງ sbs.com.au ຂີດທັບລາວ